جي متعلق چيو پنهنجي قالوا ڀائرن چيو قالوا ليوسف و اخوه احب الي ابينا منا ته يوسف ۽ ان جو ڀاء ان جو ڀاء يعني بنيامين اسان کان وڌيڪ پيارا آهن پنهنجي اسانجي ابا ابا وٽ بابا وٽ اسان کان ونحن عصبه، اسان حالانڪ اسين جٿو آهيون، اسين هڪڙو گروپ آهيون وڏو، جاء وڏا آهيون ۽ کٽيندڙ ڪمائيندڙ پٽ آهيون. ان ابانا لفي ضلال مبين، اسان جو پيء جيڪو آهي سو بيشڪ ان ڳالهه ۾ مطلب ته غلط آهي پنهنجي عشق ۾ ترجمو ٿا ڪن جيڪي ته عشق عشق ضلال جي معنيٰ هتي عشق آهي يعني هو ايڏو آهي ان ۾ پئجي ويو جو خبر نٿي پئيس ته صحيح ٿو ڪري غلط ٿو ڪري پنهنجو معنيٰ ڇا چئجي ته گمراهه جو لفظ استعمال نٿا ڪرڻ چاهين ماڻهو ضلال ضلال جو لفظ ته ضلال مبين ضلال ۾ آهي تنهن جي عشق ۾ ايترو ڦاٿل آهي هن جي محو جو بس خبر ئي ڪونه ٿي پويس. سوچي نٿو سگهي ڇا ڪرڻ کپي هن کي ائين نه ڪرڻ کپيس. ها اقتلوا هاڻ جي هڪڙو ڪو انهن منجهان چوي ٿو ته اقتلوا يوسف يوسف کي يا ته قتل ڪريو او اطرحوه ارضا يخل لڪم يا ڌرتي کان پري هن کي اڇلي ڇڏيو ڪٿي ڦٽو ڪيوس يخل لکم وجه ابيڪم ته توهان جو تي پيء جو چهرو توهان تي خالي ٿئي يعني توهان جي لاء بس پوء توجه توهان جي پيء جو توهان تي ٿئي سڄو آر توهان تي ٿئي جيئن مرغي جيڪا سا ڪڪڙ جيڪا سا آرو ڪندي آهي ماء ماء پيء جو جيڪو آر ٿيندو آهي پنهنجي اولاد تي مطلب سا محبت چاهه ٿيندي آهي هن جي ته پيء توهان تي توجه ڪري هينئر هن جو سڄو توجه جيڪو آهي سو يا ته يوسف تي آهي يا هن جي ڀاء بن يامين تي آهي جو هي ٻئي راحيل جون راحيل جا عليه السلام جا پٽ آهن ان ڪري سڄو توجه اوڏانهن ئي اٿن ته هنن کي ڄڻ اهو حسد ٿي ٿيو ساڙ ٿي ٿيو پر هاڻي هنن جو خيال جيڪو چئجي هڪڙي لحاظ کان ته نيڪ آهي جو چون ٿا ته اسان جي پيء جو توجه اسان ڏي ٿئي، وجه ابيڪم يخل لڪم وجه ابيڪم ته توهان جي پيء جو چهرو توهان ڏانهن خالي، توهان جي لاء خالي ٿئي يعني يوسف ويندو هليو ته پوء توهان ڏانهن توجه ڪندو ته توجه جو ڪرڻ اهو سٺي ڳالهه آهي هڪڙي خيال سان ڀئي اسان جو پيء اسان ڏي توجه ڪري. پر ان جي لاء هڪڙو بڇڙو قدم کڻڻ يعني توجه ڇڪائڻ جي لاء هڪڙي چڱائي جي ڪم جي لاء بڇڙو ڪم ڪرڻ ۽ ان جو نتيجو جيڪو آهي سو تمام بڇڙو اها جيڪا آهي سو بڇڙي ڳالهه ٿي تمام خراب ڳالهه جو اهڙي قسم جو خيال هن جي ذهن ۾ آيو وتڪونوا من بعده قوما صالحين پوء به انهن کي وري خيال آهي ته پوء جڏهن اهو بڇڙو ڪم ڪري چڪنداسون پوء هڪڙو ته پيء جو توجه اسان ڏي ٿيندو پر پوء اسين وري سٺا ماڻهو ٿي وينداسين هليا پوء هاڻي سٺو هڪڙو بڇڙو ههڙو ڪم ڪيو پوء سٺا ماڻهو ڪيئن ٿيندؤ قوما صالحين منجهان صالحين منجهان ڪيئن ٿيندؤ پنهنجو پوء هاڻي الله تعاليٰ ڄڻ انهن کان وساري ڇڏيو جو اها ڳالهه ڪن حضرت يعقوب عليه السلام سان به نه ڪيائون جو پاڻ ۾ هڪ ٻئي جي اهڙي هڪ ٻئي کي ڊنا ٿئي يا هڪ ٻئي ٻڌي وڃن ايتري ڇا هو جو چوندا آئون جي ڳالهه ڪندس ته پيء کي ٻڌائيندس ته مون کي ماري وجهندا. هي تمام سخت گير آهن ماڻهو. بطشتم بطشتم جبارين جبار آهن. پوء پڪڙو پڪڙين ٿا سخت گير ٿا آهن. انهيء ڪري پوء ڊنا ٿئي هڪ ٻئي کان يا ڇا ٿئي ڪيون جو حضرت يعقوب عليه السلام کي نه ٻڌايائون. ڪيترو وقت وچ ۾ گذري ويو ڪي چوندا ويهه سال چاليهه سال اسي سال ڪيترو جيترو به رب پاڪ کي خبر ڪيترو وقت پر تمام گهڻو وقت گذري ويو هليو اسان جو. مختصر مختصر اهو آهي ته گهڻو وقت گذري ويو هليو پاڻ ڪيترا به سال گذريا هاڻ ڪهڙي خبر وقت گذري ويو هليو هاڻي سال ويٺا اسين ڳڻيون پيا پوء اهو بس صالح ٿينداسون صالح ڪونه ٿيا تان جو پنهنجو جڏهن پاڻ سڃاڻايو حضرت يوسف عليه السلام تنهن کان پوء جو کانئس معافي گهريائون. پنهنجي حضرت يوسف عليه السلام جي آڏو به پوء حضرت يوسف عليه السلام انهن کي معاف ڪيو. پوء وري والد صاحب کان يعقوب عليه السلام کان معافي ورتائون. پوء يعقوب عليه السلام انهن کي معاف ڪيو. پر هن معاملي ۾ جڏهن معاف معاف الله تعاليٰ هنن کي ڪري ٿو، هنن جي بطن منجهان هنن جي تخم منجهان پيغمبر ٿيندا، بادشاهه ٿيندا، پنهنجو هنن منجهان ڪن ڪن جي سڀني جي نه ڪن جي، نبي ٿيندا پر هي خود نبي نه آهن نبي صرف حضرت يعقوب عليه السلام پنهنجو يوسف عليه السلام آهي يعقوب عليه السلام کان پوء نبي صرف يوسف عليه السلام آهي پوء هاڻي مطلب ته ڇو ان کي الله تعاليٰ چونڊيو يجتبيڪ ربڪ توکي الله تعاليٰ چونڊيو آهي جيئن حضرت يعقوب عليه السلام ان جو تاويل ٿو ڪري ته هن کي الله تعاليٰ چونڊيو آهي حضرت يوسف عليه السلام کي ٻين کي ڪونه چونڊيو اٿس ان معنيٰ ۾ هو نبي جو اولاد آهن الحمد الله ۽ الله تعالي کان معافي وٺن ٿا انهي ڪري مؤمن آهن هڪڙي لحاظ کان آخر ۾ وري الله تعالي انهن کي بخش ڪري ٿو جيئن هاڻي اسان رسول الله صلي الله عليه وسلم جڏهن بخش ڪيو فلاڻن فلاڻن فلاڻن ماڻهن کي مڪي جي فتح کان پوء الحمد الله هو مسلمان ٿيا اسين انهن کي مسلمان سمجهون ٿا پر هاڻي مسلمان جو ٿيڻ ۽ اسين چئون ته اهي وري پوء نبي ٿي ويا هليا ائين ڪونهن نبي ڪونهن پوء مطلب ته اها ڳالهه به هڪڙي ذهن ۾ رکڻ کپي پوء ڪي وري اسان جا علماء چون ٿا ته پوء اهي به نبي هئا سڀئي ته انهن جي اولاد ۾ منجهان نبي ٿيندا ليوي جي اولاد ۾ منجهان پنهنجو حضرت موسيٰ عليه السلام آل عمران ان ۾ منجهان پيدا ٿيندا ۽ پنهنجو بنيامين جي اولاد ۾ منجهان پنهنجو يوشع بن نون جيڪو آهي جو يوشع، نون، نون جيڪو آهي سو حضرت بنيامين جي اولاد مان آهي ۽ حضرت موسيٰ عليه السلام جي ڀيڻ جيڪا مريم آهي ان سان شادي اٿس ان ڪري يوشع جيڪو خود ڀاڻيجو به آهي موسيٰ عليه السلام جو پر ان پاسي بنيامين جي اولاد مان آهي ٽرائبس آهن پاڻ ۾ شاديون ڪن ٿا اهڙي لحاظ کان سائول جيڪو آهي طالوت عليه السلام اهو جيڪو آهي سو بنيامين جي اولاد منجهان آهي ۽ دان جي اولاد مان سيمسن آهي يا اهڙي قسم سان يهودا جي اولاد منجهان حضرت دائود عليه السلام ۽ حضرت موسي سليمان عليه السلام ان جي اولاد منجهان آهن حضرت عيسيٰ عليه السلام حضرت دائود جي اولاد منجهان آهي

هاڻ ان منجهان هڪڙو جيڪو آهي سو ٻه رٿون پيش ٿيون ته ڀئي يا ته هن کي قتل ڪري ڇڏيو يا ته هن کي پري ڪري اڇلي ڇڏيوس ڪٿي وڪڻي ڇڏيوس ڪيڏانهن ڪري ڇڏيوس پوء هڪڙو ٻيو جيڪو ماڻهو آهي پوء تورات ۾ آهي ته اهو روبن آهي وڏو جيڪو آهي سو چئي ٿو ته قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف يوسف کي قتل نه ڪريو والقوه في غيابة الجب هن جب ۾ وجهي ڇڏيوس يلتقطه بعض السيارة ان ڪنتم فاعلين پوء ڪو سياره وارو اچي ڪو کڻي وڃي هليو ان کي پوء هاڻي اها ڳالهه رٿ جيڪا سا هتي پيش ڪري ٿو روبن تورات ۾ ائين آهي پر پوء ٻيا علما آهن يا ٻيا اسڪالرس آهن اسان جا به جي اسلامي اهي به چون ٿا يهودا هو يا فلاڻو هو يا ٽيرو هو پر پوء اهو وڌيڪ هيو ۽ شمعون جيڪو هو ته تنهن پئي شايد اها رٿ پهرين پيش ڪئي ته هن کي قتل ڪجي پوء اهو شمعون شمعون ليوي جو پٽ آهي ليا جو پٽ آهي پنهنجو شمعون ٻيو ٻيو نمبر روبن کان پوء ٻيو نمبر ته روبن چاهيو ٿي جو تورات ۾ لکيل آهي يا ان جي ته هن چاهيو ٿي ته آئون موٽائي ڏيان، مطلب ته هي جڏهن هيڏانهن هوڏانهن ٿيندا ته پوء آئون ٻار کي ڪڍي هتان هي وڃي پنهنجي پڻس جي حوالي ڪندوسانس، پنهنجو هي هتي هينئر پهچي ويو آهي هليو. هينئر غلط ڳالهه ٿي آهي پر پوء هن جو اهو خيال هو. پوء جڏهن هن کي ڪڍي ٿا وڃن ڪي ماڻهو ته پوء هو روئي ٿو رڙي ٿو ته هاڻ ڇا ڪريان، هي ڇوڪرو ته ويو هليو. پوء وچ ۾ وري يهودا جيڪو آهي سو آفر ٿو ڪري ته هن کي ڇو نه وڪڻي ڇڏجي، تنهنجو پنهنجو قافلو ٿا ڏسن هو ته تورات ۾ آهي ته پنهنجو قافلو پري اسماعيلين جو اسماعيل يعني حضرت اسماعيل جي اولاد ۾ جا آهن ماڻهو پوء پاڻ هڪ ٻئي کي ڪون ٿا سڃاڻن ڇو جو هي رهيا آهن پادان ارام ۾ ۽ پنهنجو هنن کان ٿورو ڇٽا رهيا آهن ڇا ان ڪري اسماعيلين کي سڃاڻن ڪون ٿا پر پري کان ڏٺائون ته اسماعيلي اچن پيا يعني حضرت اسماعيل جو اولاد اهي اچن پيا، اهي آهن يا ٻيا آهن بهرحال هي ته چوندئي ائين. وري جيڪو ٻيو آهي مدين اهي انهن اچي هن کي ڪڍيو آهي. پوء مدين وري انهن کي وڪيو آهي اسماعيل اسماعيل جي اولاد ۾. ته اهڙي نموني سان هي اسماعيل وارا حضرت اسماعيل جي اولاد ۾ ٿيا يا ٻيا ڪي آهن اهي هن کي کڻي ويا آهن وڃي مصر ۾ وڪيو اٿئون حضرت يوسف عليه السلام کي. پوء هاڻي وڪيو ڪنهن آهي ته مطلب ته ان جي تفصيل جيڪو آهي ڪنهن کي ڪنهن وڪيو ڪنهن کي ڪنهن وڪيو ڪيترا دفعا وڪيو حضرت يوسف عليه السلام پهرين مطلب مدين ڪڍيو آهي پوء پنهنجو اسماعيلين کي وڪيو اٿائون اسماعيل وري وڪيو وڃي مصر منجهه هڪڙي ڳالهه تورات ۾ به ائين آهي ۽ قرآن شريف ۾ آهي ته هن جن ڪڍيو اهي هن کي لڪايو جن ڪڍيو تن هن کي لڪايو ۽ پڌرو ڪونه ڪيائون. پر هاڻ جيڪي روايتون آهن اسان وٽ به ۽ يهودين وٽ به اهي روايتون آهن ته ڀائر پنهنجو پهچي ويا قرآن تورات ۾ ناهي نڪي قرآن ۾ آهي ته پنهنجو ڀائر پهچي ويا هليا پوء وري انهن چيو ته هي اسان جو ٻانهو آهي ۽ هي جيڪو آهي سو اسان هن کي هتي رکيو آهي هيئن ڪيو آهي هون ڪيو آهي هن کي وري ڇڙٻيائون ان ۾ پنهنجي عبراني ٻولي ۾ ته خبردار هاڻ عبراني ۽ عربي ۽ جيڪي آرامائي ٻوليون هيون ڪاگنيٽ ٻوليون آهن هڪ ٻئي سان ملن ٿيون الفاظ ائين جيئن هندستاني ٻولي آهي ته پوء هتي ٿورو ٻيو هتي ٿورو ٻيو ٿيو يا سنڌ جي ٻولي مختلف جڳهين تي مختلف نموني سان ڳالهائي وڃي ٿي ته پوء ماڻهو سمجهي ته سگهي ٿو هاڻي هي جيڪي آرامائي ڳالهائڻ وارا هبرو ڳالهائڻ وارا يا عربي ڳالهائڻ وارا هڪ ٻئي کي ٿورو گهڻو سمجهي سگهن ٿا ڇو جو ان جا لفظ هڪ جهڙا آهن پر پوء هاڻي هن پاڻ هن کي حضرت يوسف عليه السلام کي روايتن ۾ آيو روايت ۾ آهي ته يوسف عليه السلام کي چيائون تون خبردار جو نه ته پوء اسين توکي مارينداسون پوء هن کي ويچاري ڪٽيائون سٽيائون ماريائون گهڻو ئي ان ڪري پوء ان ڳالهه ڪونه ڪئي هي چئي ها آئون هنن جو ٻانهو آهيان برابر پوء هن کي کڻي ويا هليا هاڻي اها ڳالهه هتي ٿا ڪريون پر وري موٽي ٿا اچون ته هاڻي هن ڳالهه تي

پر جي هروڀرو ڪجهه ڪرڻ وارا ئي آهيو ته بجاء ان جي جو ٻار آهي توهان جو اولاد آهي توهان جو رت آهي توهان جو فليش آهي توهان جو گوشت پوست آهي توهان جا هڏن جو آهي مطلب توهان جو ئي آهي ان کي توهان ماريندؤ قتل ڪندؤ توهان وڏي وڏو ڏوهه آهي پوء هاڻي ان کي ڀلي وڪي ڇڏيو هن جي هاڻي اها رٿ رٿي هئي ۽ تورات ۾ آهي ته اهو روبن اها رٿ رٿي چي ته آئون هن کي هي هٿ مڙندا هن پاسي هوڏا هوڏا هوڏا ٿيندا ته آئون کڻي ويندس هليو پر پوء اسان جي وري روايتن ۾ جيڪو آهي ته هودا جيڪو آهي عليه السلام اهو وري هت ويو هن سان پيو ڳالهائي پيو هن سان پڇي پيو ائين ڪري پيو پر بهرحال ۾ واقعو به جيڪو به هو هڪ ڪو ڀاء اهڙو هو جنهن ۾ چڱائي هئي ڪهڙي هاڻي هي وڃن ٿا حضرت يعقوب عليه السلام وٽ صلاح ڪري هاڻي اها پهرين صلاح ٿي ته قتل ڪجي يا مارجي يا وجهي ڇڏجي کوهه ۾ هاڻي وڃن ٿا پيء وٽ ته ڇو نٿو هن کي ڇڏين قالوا يا ابانا مالڪ اي اسان جا پيء ڇا ٿيو آهي توکي يعني توکي ڪهڙو اعتراض آهي ڇو نٿو تون ڇڏين يا ابانا مالڪ لا تم هي چوندا ابانا اسان جا پيء اي اسان جا پيء! ۽ حضرت يوسف عليه السلام چيو يا ابتي! اي منهنجا پيء! منهنجا پيڙا! يا ابانا ما لڪ لا تامنا علي يوسف! جو تون اسان کي اسان تي ويساهه نٿو ڪرين، امن ۾ ناهين، اسان تي ايمان نٿو رکين، اسان تي ويساهه نٿو رکين يوسف جي معاملي ۾، وانا له لناصحون ۽ اسين ته هن جا گهڻ گهرا آهيون. اسين ته هن جا خير خواهه آهيون، ناصح آهيون اسين هن جا، ناصح معنيٰ نصيحت ڪرڻ وارو، پر ناصح معنيٰ خير خير انديش، خير خواهي ڪرڻ وارا، گهڻ گهرا، خواهه يعني سٺو رٿ رٿڻ وارا، ته اسين هن جي متعلق سٺي رٿ رٿي آهيون. ته آيا آيا ته اسين ماريونس يا قتل ٿا ڪريونس يا اڇلي ٿا ڇڏيونس، هاڻي اها رٿ رٿي هاڻي آيا آهن چوندا اسين خير انديش آهيون. هاڻي مطلب ته هنن جي لفظن ۽ هنن جي عملن ۾ فرق آهي. چاهين ٿا ته اسين خير خواهه هجون، چاهين ٿا ته اسين حافظ هجون پر ٿين ڪونه ٿا هن جو ابتڙ ڪم ٿا ڪن. چون ٿا ته خير خواهه آهيون، ناصح آهيون. لا تامنا وانا له لناصحون اسين ته هن جا خير خواهه آهيون، اسين ته هن جا گهڻ گهرا آهيون، خير انديش آهيون، سٺو ٿا چاهيون اسين هن کي. وارسله معنا اسان سان هن کي موڪل گڏ.

۽ راند روند ڪندو ميوا کائيندو ۽ راند روند ڪندو گهمندو ڦرندو مطلب ته سکندو ڀئي ڪيئن تير اندازي ڪجي ڪيئن ڊوڙجي ڪيئن ڪجي ڇا ڪجي سکندو و انا له لحافظون ۽ اسين ته ان جي حفاظت ڪرڻ وارا آهيون هاڻي اهي ٻئي ڳالهيون هن کي ٿا چون هاڻي هتي قرآن شريف ۾ اسان وٽ ڄڻ آهي ته پهرين رٿ رٿيائون ته هن کي هيئن ڪريون يا ماريون يا لوڙهي ڇڏيونس پري ڪري ڇڏيونس ڌرتي کان ۽ پوء ويا آهن پيء وٽ ته هن کي ڇڏ ته اسان سان گڏجي هلي. پر اسان ان ۾ پڙهيوسون ته حضرت يوسف عليه السلام يعقوب عليه السلام ڇو نه ٿو هن کي ڇڏي جو تورات منجهان اسان کي معلوم ٿيو ته هي اڳ ۾ ويندو هو پنهنجي ڀائرن سان گڏجي پوء ٻاهر جون اهڙيون خبرون آڻيندو هو جيڪي هن جون سٺيون ڪونه هونديون هيون مطلب ته جيڪي به هو ڪندا هئا ڍورن سان يا جيڪو هڪ ٻئي سان ڪندا هئا يا بلها ۽ زلفا جي ٻارن سان ڪندا هئا ته اهو هن کي ڪونه وڻندي هئي ڳالهه پوء اها اچي پنهنجي پيء سان ڪندو هو پوء وري جهيڙو ٿيندو هو پوء انهي ڪري ڪونه ٿي ڇڏيائين مطلب ته اهو اسان کي هڪڙو سبب ملي ٿو وڃي ان منجهان تورات منجهان ته ڇو نٿي ڇڏيائين؟ هاڻي چون ٿا، ڇو نٿو ڇڏين؟ مالڪ! ڇو نٿو ڇڏين؟ ڇا ٿيو آهي توکي؟ خبر آهي ته جهيڙو ٿا ڪريو ته ائين وڙهو ٿا، هڪڙي ڳالهه اها. پر هتي جيڪو قرآن شريف جو لفظ آهي پهريون جيڪو ته ان ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته حضرت يعقوب عليه السلام فرمايو ته قال اني ليحزنني مون کي ڳڻتي ٿي ٿئي جو هي توهان سان گڏجي وڃي. ليحزنني ان تذهبوا به جو توهان سان جو توهان هن کي وٺي وڃو. يعني هاڻي اهو به چوندو آئون پري نٿو ڪري سگهان ڇو جو منهنجي محبت آهي هن سان هڪڙو ته اهو مطلب ٿيو جو آئون ڌاران نٿو ٿي سگهان پنهنجي هن ٻار کان پر پر مطلب ته هن اهو جيڪڏهن اسان کي ياد هجي ڳالهه ته ڀئي هي جٺيون ڪن ٿا پنهنجي حضرت يوسف سان به ٻين سان به ۽ ٻارن سان به ته پوء اتي جهيڙو ٿو ٿئي جنگل ۾ جنگل ۾ جهيڙو هاڻي ڪير ڇڏايو اتي ته پوء ڳالهه سٺي ڪانه ٿي ٿئي ان ڪري هي چئي ٿو اني ليحزنني ان تذهبوا به جو تئين هن کي وٺي وڃو تئين هن سان تان سان گڏ هي وڃي مون کي ڳڻتي ٿي ٿئي مون کي سٺو ڪونه ٿو لڳي جو تان هن کي وٺي وڃو ۽ هاڻي هن ۾ ۾ سڀئي معنائون پوء تان کي جيڪا سمجه ۾ اچي ته اها معنيٰ نڪرندي هن ۾ اخاف ۽ ان ياڪله الذئب پوء هاڻ وري ٻيو اهو خيال جو اسان جي روايتون چون ٿيون قرآن شريف ۾ ته ڪونهي پر مطلب ته ڇو اهو لفظ استعمال ڪيائين اخاف ۽ آئون ڊڄان ٿو ته متان هن کي بگهڙ کائي وڃي هليو پوء هاڻي اسان جون روايتون جيڪي آهن مفسر جيڪي چون ٿا هو اهي چون ٿا ته پوء حضرت يعقوب عليه السلام خواب ۾ ڏٺو ته پنهنجو بگهڙ آهن ڏهه جيڪي ڦري آيا آهن پنهنجي حضرت يوسف عليه السلام کي پوء هڪڙو بگهڙ هن کي چنبي ۾ کڻي ائين ويو هليو هيٺ ۽ پوء هيئن ٿيو هيئن ٿيو اهڙي قسم جو خواب ڪو ڏٺو آهي پوء هاڻي اهو لفظ جيڪو آهي سو پوء وري ڪير مفسر چون ٿا ته اهو ائين چوڻ ئي جيڪو آهي سو هنن جي دل ۾ وجهي ڇڏيائين ته اهو اسان کي بهانو پوء اهو بهانو هن کي ٻيو ڪو بهانو ڪو نه اچي ها هٿ پوء اهو جڏهن بهانو حضرت يعقوب پاڻ ڪڍي ڏنو هن کي ته پوء اهو بهانو پوء ڪيائون ته هن کي بگهڙ کائي ويو آهي پنهنجو بهانو جيڪڏهن هن کي هٿ اچي ويو هليو ته هاڻي اهو پنهنجي اهڙي قسم جي ڪا دل ۾ خراب جيڪا ڳالهه ته تطير واري يا فال واري جيڪا خراب ڳالهه منحوس سمجه ۾ اچي ته هيئن

چئبو. ان ڪري نيگيٽو جيڪا آ سا ڳالهه کي نه اڇلجي. حضرت يعقوب عليه السلام کان اها ڄڻ ٿي جو هن چيو بگهڙ جو لفظ استعمال ڪيو. ان ڪري هاڻي اها ڳالهه سمجهه ۾ اچي وئي اسان کي. ٻه سبب ٻه سبب اهي ٻڌائين ته مون کي ڳڻ مون کي ڳڻتي ٿي ٿئي جو توهان هن کي وٺي وڃو. هاڻي انهيء ۾ سڀ ڳالهيون اچي ويون ته جدا نه ٿو ٿي سگهان يا پنهنجو مون کي خيال آهي توهان هن سان سٺو سلوڪ نه ڪندؤ. پر ٻي وري ٻي به ڳالهه جيڪا ڪيائين سا بگهڙ جي ڳالهه ڪري ڇڏيائين هاڻي ٽين ڳالهه ڪري ٿو جيڪا آ سا اها پنهنجو وانتم عنه غافلون توهان هن کان غفلت برتيو يعني توهان جو توجه هن ڏانهن نه هجي ۽ هن کي ڪجهه ٿي وڃي هليو ته يو ول ناٽ بي پيئنگ اٽينشن ٽو هيم اور يو ول ناٽ بي ٽيڪنگ ڪيئر آف هيم يو ول ناٽ بي لوڪنگ آفٽر هيم ويري ويل ته اهڙي قسم جو جيڪو خيال جيڪو سو ٽي اهي شيون حضرت يعقوب عليه السلام پنهنجي پٽن کي ٿو چئي پر هاڻي پٽن جي اڳيان ماء پيء جيڪي آهن سي ٻئي مطلب ته حيران آهن پريشان آهن ڇو انهن کان کٽي ڪونه سگهن پٽن کي جيڪو سمجه ۾ آيو اولاد کي جيڪو پوء ان کان مڃرا مڃرائين ٿا هاڻي اڳتي به آهي جڏهن حضرت يوسف عليه السلام وٽ مصر ۾ پهتا آهن پوء هو چوندو توهان پنهنجي ڀاء کي وٺي اچجو ته اتي چوندا ته اسان پنهنجي پيء کي مڃرا مڃرائي سگهون ٿا مطلب ته اسان ۾ اهڙي صلاحيت آهي جو اسين پنهنجي پيء کي مڃائي سگهون يعني ان کي ڳالهين ۾ ريهه ريبي ۽ اسين پنهنجو ڪم ٽپائي ڳالهه مڃائينداسون سو هاڻي هتي اها ڳالهه ٿئي ٿي ته هي ڳالهائڻ جا جو قابل آهن تکا آهن جو چون ٿا پنهنجي پيء کي قالوا لئن اڪله الذئب هن کي بگهڙ ڪيئن کائيندو ڇو جو اسان هيڏا ونحن عصبة اسان هيڏو وڏو پورو جٿا جٿو آهيون. اسان جي هوندي هيڏن سارن جي اسين هيڏا پهلوان، هيڏا هيئن، هيڏا هونئن، بگهڙن کي اسين ماري سگهون، هيئن ڪري سگهون، شينهن کي ماري سگهون، اسان ته وڏا آهيون. انا انا اذا لخاسرون پوء جيڪڏهن هن کي بگهڙ کائي وڃي اسان جي هوندي ته پوء ته اسين خساري وارا ٿياسون، پوء ته اسين ٽوٽي وارا، نقصان وارا، اسان ۾ ڪو مطلب ته ڪهڙي ڳالهه آهي يا ته ڪا ڳالهه ئي ڪو ڪونهي جو اسان جي هوندي هن کي کائي وڃي هليو بگهڙ. هاڻي مطلب ته مجبور ٿي ويو حضرت يعقوب عليه السلام جو ان کي ڇڏي هاڻي اسان جي روايت ۾ ڄڻ قرآن شريف ۾ ڄڻ ائين آهي ته هي انهن کي پنهنجي هن کان گهر ڪيائون ۽ گهر جي جواب ۾ حضرت يعقوب عليه السلام اعتراض به ڪيا آبجيڪشنس هن جا جيڪي آهن سي رد ڪري پوء نيٺ هن کي مڃرائي سڃرائي ۽ هن کي پنهنجو وٺي ٿا وڃن پوء هاڻي وٺي جڏهن وڃن ٿا پوء وڃي جيڪو اها جٺ ڪن ٿا جيڪا کوهه ۾ وجهن ٿا يا ڇا ٿا جيڪو به ڪن ٿا ان کي مارين ٿا ڪٽين ٿا جيڪو به ڪن ٿا ان سان جٺيون پوء هاڻ ان جو تفصيل قرآن شريف ۾ ڪونهي پوء ان جو روايتن ۾ وري پوء ان کي تمام گهڻو تفصيل پوء هيئن ماپ ۾ هن ڌڪ هنيو هيئن هن هيئن ڪيو هيئن پاڻي نه ڏنائون هيئن ڪونه ڪيائون هيئن ڪيائون روايتن ۾ تمام گهڻيون ڳالهيون آهن پوء هاڻ ڇو جو تڪليف ڏيندڙ ڳالهيون آهن پوء هاڻ جيڪو ٿيو هو سو ته گذري ويو هليو پر هاڻ جيڪو ويٺو ماتم ڪرڻ چاهي ته پوء هاڻ اهي ڳالهيون ياد ڪري ته هيئن ٿيو هوندو هيئن ٿيو هوندو هيئن ٿيو هوندو ڇو جو ان جو تفصيل ته ڪو قرآن ۾ نه ڪو تورات ۾ آهي پر پوء مطلب ته ماڻهو سوچي سگهي ٿو ته ڇا ڪيو هوندائون هن ٿڦڙ هڻي هوڏانهن هن ٿڦڙ هنئي هن ڌڪو ڏنو هن جي ماني نه ڏني هن هيئن ڪيو هن سان مسخري ڪيائون هن کي هيئن چيائون تون هاڻ پنهنجا خواب ڏس جو وڃو جي هتي هاڻي هيء سڏ ڪر هن کي هيئن ڪر هونئن ڪر پوء گهڻيون ڳالهيون جيڪي ماڻهو کي اميجنيشن ۾ اچن ٿيون پر اسان جي عالمن پوء اهي ڳالهيون ڪيون آهن

ته هي ام هي جيڪو ڪم توسان ڪيو اٿائون، جٺ جيڪا ڪئي اٿائون، توکي کوهه ۾ جيڪو وڌو اٿائون، انهيء جي تون هنن کي خبر ڏيندين، تنب، نبئ، تنبئ، تنبئهم، تون هنن کي خبر ڏيندين، اها ڪو وقت ايندو، يعني تون نه رڳو هتي سروائيو ڪندين، زنده رهندين، پر اهڙي مقام تي تون پهچندين، جو هي تو وٽ ايندا ۽ تون پنهنجو انهن کي اها ڳالهه اڳيان ڪندين ته ڀئي اهڙو وقت هيو جو کوهه ۾ توهان وڌو پنهنجي ڀاء کي اها ڳالهه توهان کي ياد آهي پوء اهو به آخر ۾ ٿيندو ته توهان يوسف ۽ ان جي ڀاء سان ڇا ڪيو اهو لفظ استعمال ڪري ٿو حضرت يوسف عليه السلام ته پوء لتنبئنهم بامرهم هذا هي جيڪو امر آهي انهن جو هي جيڪو ڪم آهي ان جي تون انهن کي ياد ڏياريندين اهو وقت ايندو هتي وري ٿوري تورات جي ڳالهه ٿا ڪريون. تورات ۾ ڄڻ ائين آهي ته هي ته حسد ته ڪيائون پر پهرين رٿ ڪونه رٿيائون ته ڇا ڪريون يا ڇا نه ڪريون. پوء پاڻ ئي حضرت يعقوب عليه السلام پاڻ حضرت يوسف کي ٿو چوي ته هاڻي تون توکي تون اٿ ۽ پنهنجو وڃ ۽ تنهنجا ڀائر ويا آهن هليا هاڻ هو حبرون ۽ پنهنجو هي جيڪو آهي جي جڳهه جتي هي ويا هئا ڊوٿن اهي هڪ ٻئي کان پنهنجو پنجهتر ڪلوميٽرس پري آهي يعني پنجاهه کن ميل پري آهي تنهن جو ڪيترو مطلب گهڻو تمام پري هو جو ان زماني ۾ ماڻهو گهمڻ ڦرڻ هلڻ ڦرڻ جا هئا جو وڃي سگهيا ٿي هاڻي شيخم ۾ پهرين ايندو پوء پوء وري ڊوٿن ويندو هو شيخ هاڻي شيخم ۾ اتي ماڻهو حضرت يعقوب عليه السلام پاڻ هن کي ٿو موڪلي هن جي چوڻ کان سواء ڀائر ڀائر ان کي چون ڪونه ٿا تورات ۾ ته ڀائر ڪونه ٿا چون ته هن کي موڪل اسان سان پر هو پاڻ ئي حضرت يعقوب عليه السلام چئي ته هاڻ وڃ تون هن جي خبرچار وٺي اچ ته ڏس ته ڪهڙو حال آهي تنهنجي ڀائرن جو ۽ پنهنجو مطلب ته ڪي ٻه ٽي ڏينهن اتي رهندا هوندا ڪو هفتو کن يا ڪيترو وقت رهندا هوندا جو پري نڪري ويا هن هليا اتي چارڻ جي لاء پوء شيخم ويا آهن هيبرون کان شيخم شيخم هاڻ چئي ٿو نبلوس ٿا چون ان کي اڄڪلهه جي زماني ۾ ان کان پوء اتي جڏهن پهچي ٿو ته پوء اتي هڪڙو ماڻهو ڏسي ٿو حضرت يوسف عليه السلام ڄڻ اتي هڪڙو ماڻهو ٿو ڏسي جيڪو گهمي پيو اتي پوء اهو ماڻهو وري هن کان پڇي ٿو يوسف عليه السلام کان چئي ٿو تون ڇا پيو ڳولهين ڪهڙي ڳالهه جي تلاش ۾ آهين واٽ آر يو سيڪنگ پوء هن چئي ٿو آئون پنهنجي ڀائرن کي پيو ڳوليان پوء مون کي ٻڌاء تون ڪيڏانهن ويا هن جا پوء هن چيو، مون ٻڌو هنن کي چوندي، اها ڳالهه مون ٻڌي ته چيائون پئي ته هلون ٿا ڊوٿن ٿا هلون. پوء هاڻي تون ڊوٿن ويا نه. هاڻي پوء جيڪي مفسر آهن، تورات ۾ رڳو ائين آهي. پوء مفسر جيڪي تورات جا آهن، سي ان چون ٿا ته اهو جبرئيل عليه السلام هيو، جيڪو هتي ڄڻ بيٺو هو ته هن کي ڏس ڏي ته ڪٿي هن. پوء هاڻ اسان جي ڪهاڻي ۾ قرآن جي ۽ هنن جي مفسرن جي ان ۾ خيال ۾ هي جيڪو ماڻهو هي جيڪو بيٺو آهي سو جبرائيل عليه السلام جيڪڏهن آهي اهو ته مطلب ته جبرائيل هتي اوحينا اليه وحي موڪليوسون جڏهن هو کوهه ۾ آهي تڏهن ته هن کي آٿت ڏنائين ته پنهنجو تون پرواهه نه ڪر اهو وقت ايندو جو ائين ۽ هتي تورات ۾ آهي ته اهو هن ڏس ڏنو ته اوڏانهن هن ٻڌو مون هن کي چوندي اهو ٻڌو

پر سترهن سالن جو ٻار ته ڪونه ٿو ٿئي، اڄڪلهه جي زماني ۾ به حضرت محمد صلي الله عليه وسلم جي زماني ۾ به هي جيڪي حضرت عبدالله بن عمر ۽ عبدالله بن زبير ۽ هي جيڪي ٻار هئا چون مطلب ته ٿورا وڏا هئا پوء هنن کي احد جي پنهنجي بدر جي جنگ مان موٽائي موڪليائون پوء هنن کي ڪونه اچڻ ڏنائون پر اهي ڄڻ تيرهن چوڏهن سالن جا هئا جڏهن هنن جي مڇون آيون پنهنجو بغل وارا وار آيا يا فلاڻا وار آيا ته پنهنجو يا احتلام ٿيو ته هو ڄڻ بالغ ٿي ويا هليا نه ته هاڻي سترهن سالن کان اڳ ۾ ماڻهو بالغ ٿي ٿو وڃي هليو ته پوء مطلب بالغ جيڪڏهن هجي ٿو ماڻهو مقابلو ڪري سگهي ٿو ڪا ڳالهه ڪري سگهي ٿو ٻار ته ڪونه ٿو ٿئي اهو ته ان ڪري جيڪي اسان وٽ روايتون آهن ته هو ٿي سگهي ٿو يارهن سالن جو هجي ٻارهن سالن جو هجي خدا کي خبر آهي ڪيترن سالن جو هو پر ڄڻ اڃا ٻار هو سترهن سالن جو ٿي سگهي ٿو نه به هجي سترهن سالن کان گهٽ سالن جو هوندو سترهن سال هينئر جيڪو تمام ماڻهو پهچي ٿو وڃي پنهنجو ايڊلٽ ٿي ٿو وڃي هليو هاڻي هيء ڳالهه خبر خدا کي آهي ڪيتري عمر جو بهرحال اتي هن کي ۽ کوهه ۾ ٿا وجهي ڇڏن تيستائين تورات ۾ تورات ۾ اڳيان کوهه ۾ وجهي وري ماني ٿا کائڻ لڳن هاڻي اهڙو بڇڙو ڪم ڪري

مدين وارا پهچيا انهن وري کوهه منجهان وڃي پاڻي ڪڍيو جيڪي قرآن شريف ۾ به جيئن آهي ته پوء انهن جيڪو آهي سو هن کي ٻار کي ڪڍيو ۽ تورات ۾ اهو ڪونهي ته ڀائرن هن کي وڪيو پر جيڪي تورات جا تفسير آهن ۽ اسان جون به روايتون جيڪي آهن انهن ۾ آهي ته پوء ڀائر پهچي ويا هليا ۽ پوء جڏهن هنن ڪڍيو پوء چون اهو اسانجو ٻانهو آيو ڀڄي ويو آهي هليو ۽ اسان اهو جيڪو آهي سو اسان توهان کي وڪڻون ٿا ڀلي توهان اسان کان وٺو، پوء چي پنهنجي ٿوري قيمت تي انهن وڪيو. پر ٿوري قيمت تي ڪنهن وڪيو؟ ڀائرن وڪيو، مدين وارن کي مدين وڪيو، اسماعيل وارن کي اسماعيل وارن وڪيو، پنهنجي وڃي مصر ۾ هن کي عزيز مصر کي. يا ڪهڙي نموني سان وڪيو پر نه ڪو قرآن شريف ۾ تفصيل آهي وڌيڪ نه ڪو تورات ۾ تفصيل آهي وڌيڪ پر تورات جا مفسر ۽ اسانجا قرآن شريف جا مفسر جيڪي آهن سي پوء ڀائرن کي به وڪڻڻ ۾ شامل ٿا ڪن ۽ انهن کي به ايتري جتي جي قيمت ٿي ملي يا ايترو ٿي فلاڻي شيون ٿيون ملن فلاڻي شيون ٿيون ملن ان جا تفصيل ڏين ٿا تفصيل جيڪي تورات وارا تفصيل مفسر جيڪي آهن اهي به اهڙي قسم جون ته ڀائرن انهن کي